ອາສາສະໝັກນັ້ນມາຈາກທຸກຊັ້ນສັງຄົມ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆຍິນດີຮັບເອົາສະມາຊິກໃໝ່ທີ່ມາຈາກພື້ນຖານນານາວັດທະນະທຳ ແລະ ນານາພາສາ ຄວາມບາກບັ່ນຂອງອາສາສະໝັກຕ່າງໆນັ້ນ ແລະ ກາ ນເສີມສ້າງໂດຍຟຣີໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າທີ່ມີຕໍ່ສັງຄົມອົດສະຕຣາເລຍ ຖືກສະເຫຼີມສະຫຼອງຂຶ້ນໃນສິ່ງໜຶ່ງທີ່ຮຽກວ່າ National Volunteer Week ທີ່ເລີ່ມຂຶ້ນໃນວັນທີ 20 ພຶດສະພາທີ່ຜ່ານມາແລ້ວຫວ່າງໜຶ່ງນີ້ ທ່ານ ມູຮຳມັດ ຊາຣານ ຄົນ ເລືອດອີຈິບອາຍຸ 33 ປີ ຢາກສ້າງໂລກນີ້ໃຫ້ບໍ່ຄືເກົ່າຄືດີຂຶ້ນ ທ່ານເວົ້າວ່າຄົນຕ່າງປະເທດຫຼາຍຄົນທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ມີຄວາມຍາກຊາຈາກການທ້າທາຍຕ່າງໆທີ່ມີຢູ່ໃນປະເທດ ນີ້ ໃນຖານເປັນອາສາສະໝັກຄົນໜຶ່ງ ທ່ານພົວພັນກັບການຕຽມອາຫານຟຣີໆ ທ່ານກໍດູແລຄົນແກ່ຊະລາໃນຊຸມຊົນ

ແຕ່ຖ້າຫາກທ່ານເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນຍິ້ມໄດ້ ມັນເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມພາກພູມໃຈວ່າທ່ານສຳເລັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ ວ່າຊັ້ນ ທ່ານ ແລັບ ແຄວນ ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຈາກຮົງກົງ ທ່ານເວົ້າວ່າທ່ານເປັ ນອາສາສະໝັກຍ້ອນທີ່ວ່າທ່ານຕິດໜີ້ບຸນຄຸນອົດສະຕຣາເລຍທີ່ໃຫ້ທ່ານມີທີ່ເພິ່ງພາອາໄສ ແລ້ວທ່ານຢາກກັບກາຍເປັນຄົນອົດສະຕຣາລຽນ

um, what do people do here, what they like, what they don't like ນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ຄົນໄມແກຣນອື່ນໆຄວນກະທຳດ້ວຍ ມີອົງການຈັດຕັ້ງອາສາສະໝັກຕ່າງໆ ເກືອບເຖິງ 10,000 ອົງການຈັດຕັ້ງໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ໃຫ້ອາສາສະໝັກ ທີ່ມີອາສາສະໝັກເ ປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍໃນດ້ານການດູແລຊຸມຊົນ ກິລາ ການສຶກສາ ແລະ ກິດຈະການອື່ນໆ ຍານາງ Paris Kivi

leave a little note and tell us ເມື່ອໃດທີ່ທ່ານ ແລະ ເພື່ອນໆຮ່ວມງານຂອງທ່ານໄປເຮັດໜ້າທີ່ອາສາສະໝັກ ພາຍຫຼັງທີ່ມີພາຍຸແລ້ວ ຫຼື ໄພພິບັດທຳມະຊາດອື່ນໆ ແມ່ນວ່າພວກທ່ານຖືກຕ້ອນຮັບໂດຍຄົນທີ່ດີອົກດີໃຈ ແລະ ຮູ້ບຸນຄຸນ National Volunteer Week ເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງປະຈຳປີ ເພື່ອຮັບຮູ້ການເສີມສ້າງຂອງອາສາສະໝັກອົດສະຕຣາເລຍ

ຫຼາຍຜູ້ຫຼາຍຄົນໃນສັງຄົມລາວເຮົາໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີຄົງຈະຈົດຈຳໄດ້ວ່າ ໃນຕອນອົບພະຍົບຫຼົບໄພຈາກຄອນກັບກຽວມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາລີໃໝ່ໆ ແມ່ນວ່າມີອາສາສະໝັກຮອບດ້ານຊົດຊ່ວຍ ພວກເຮົາ ເຊັ່ນວ່າພາໄປໂຮງພະຍາບານໂຮງໝໍ ຫຼືພາໄປຊັອບປອກຊັອບປິ້ງ ຫຼືພາໄປທ່ຽວ ຫຼືວ່າພາໄປເບິ່ງນັ້ນເບິ່ງນີ້ຕ່າງໆ